You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au. ໃນປະເທດຄອນກັບກ່ຽວ ຄືຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນວ່າພັກລັດຮັບເອົາຄົນໄປເປັນສະມາຊິກຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄືພັກຄອມມູນິດລາ ວ ແລະ ພັກລັດເລືອກເອົາພວກເຫຼົ່ານີ້ ຄືຕົວດີຕົວເດັ່ນມາໃຫ້ປະຊາຊົນເລືອກເອົາເພື່ອການປົກຄອງ ດັ່ງນາຍບ້ານ ເຈົ້າເມືອງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາຕ່າງໆ ຜູ້ກະທຳການຄັດເລືອກນັ້ນແມ່ນຜູ້ນຳຂັ້ນເທິງ ແລ ະ ຜູ້ນຳຂັ້ນເທິງນັ້ນແມ່ນພວກທີ່ປະຕິວັດເດີມໆ ຄືພວກທີ່ປະຕິວັດຊຸດແລກໆ ທີ່ໃນປຶ້ມປະຫວັດສາດລາວເຮົາ ບາງຫົວ ບາງຊະນິດ ອ້າງວ່າແມ່ນຄອມມູນິດໂຮຈິມິນ ແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນ ຕໍ່ຈາກພວກເຫຼົ່ານີ້ຕະຫຼອດມາ ເປັ ນແຕ່ລະຊຸດໆໄປ ຜູ້ນຳນັ້ນຖືກບົ່ງຊີ້ອອກມາເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕະຫຼອດມາຈົນເຖິງທຸກໆວັນນີ້ ຊາບວ່າໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວເຖິ ງ 82 ເປີເຊັນ ຮັບຮູ້ໃຫ້ເກັບອາກອນລາຍໄດ້ໃນລາວ ຄືເລີ່ມເກັບອາກອນຈາກເງິນລາຍໄດ້ແຕ່ 1 ລ້ານ 3 ແສນກີບຂຶ້ນໄປ ຄືລາຍໄດ້ຫຼືວ່າເງິນຂອງວິສາຫະກິດ ເງິນຂອງບຸກຄົນສ່ວນຕົວນຳ ແລະ ອື່ນໆ ນີ້ແປວ່າທຸ ກຄົນໃນລາວທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ້ອງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ ແຕ່ບັນຫາກ່ຽວກັບການເສຍອາກອນນີ້ຄົງມີມາກມາຍ ເພາະການເສຍອາກອນໂດຍຕົນເອງ ຫຼື ເສຍອາກອນຈາກເງິນຂອງຕົນເອງ ແມ່ນວ່າມັນບໍ່ເຄີຍ ມີມາກ່ອນ ລອງຖາມເບິ່ງດູວ່າລາວນອກລາວໃນໜ້າໃດແດ່ ທີ່ມີເງິນໄວ້ທະນາຄານໃນເມື່ອກ່ອນຖືກເກັບອາກອນຊະນິດໃດຊະນິດໜຶ່ງ ຖ້າຫາກວ່າມີການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ຂອງບຸກຄົນສ່ວນຕົວ ແມ່ນວ່າ ເຈົ້າຂອງເງິນນັ້ນຈະມີຜົນໄດ້ຜົນດີແບບໃດແດ່ຈາກການເກັບອາກອນນັ້ນ ເຊັ່ນວ່າສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ເປັນສະມາຊິກພັກລັດ ຫຼື ຂ້າລັດຖະການໃດໆ ບາດເຖິງອາຍຸໄປບຳນານແລ້ວ ຈະໄດ້ກິນບຳນານຂອງພັກແລ ະລັດຫຼືບໍ ສຳລັບແຮງງານຂອງພັກແລະລັດ ບາດວ່າຖືກໄລ່ອອກວຽກອອກການ ຫຼື ອອກວຽກອອກການກ່ອນບຳນານເດ ຈະໄດ້ກິນບຳນານຂອງພັກແລະລັດຫຼືບໍ ທີ່ຕາມທີ່ຊາບແມ່ນວ່າ ຖ້າຫາກວ່າເຮັດວຽກບໍ່ຈົ ບກຳນົດລັດຖະການ ແມ່ນວ່າ ບໍ່ໄດ້ກິນບຳນານໃດໆ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຄົນທຸກຄົນຍາກຖືກຍົກເວັ້ນຈາກການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ ຜູ້ລ້ຳລວຍຖືກເກັບຫຼາຍ ຄືວ່າຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳກວ່າ 18,200 ໂດລາບໍ່ຖືກເ ກັບຫຍັງ ສຳລັບພວກທີ່ມີລາຍໄດ້ 18,200 ໂດລາ ຫາ 37,000 ໂດລາ ຖືກເກັບ 19 ເປີເຊັນ 37,000 ເຖິງ 90,000 ໂດລາ ຖືກເກັບ 32.5 ເປີເຊັນ 90,000-180,000 ຖືກເກັບ 37 ເປີເຊັນ ແລະ ສູງກວ່າ 180,000 ຂຶ້ນໄປ ແມ່ນຖືກເກັບ 45 ເປີເຊັນ ອັດຕາຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດກໍມີ 2 ເປີເຊັນເພີ່ມສົມໃສ່ສຳລັບຄ່າ Medicare Medicare ແມ່ນກ່ຽວກັບເພື່ອພະຍາບານຕ່າງໆ ບາດວ່າເຈັບເປັນ ອັນວ່າປະເທດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວນັ້ນ ຍັງບໍ່ຊາບວ່າຈະເກັບໃນອັດຕາແບບ ໃດກັນແທ້ ຄັນເກັບແລ້ວມີເປີເຊັນຈະໄດ້ຫຍັງແດ່ ເຊັ່ນວ່າ ບາດວ່າຕົກວຽກຕົກການ ພັກລັດຈະລ້ຽງຈະເກືອດູແລແບບໃດບໍ ຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃນດ້ານການແພດໂດຍຟຣີໆໝົດບໍ ແລະ ພັກລັດຈະເຮັດແບບ ໃດ ປິດລ້ອມວົງການວິທີໜີອາກອນ ເພາະພໍແຕ່ລົງໄມ້ລົງມືເກັບ ແມ່ນວ່າຈະເກັບແບບໃດ ຄັນວ່າເກັບອາກອນນັ້ນ ແນ່ນອນ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນ ຫຼາຍບໍລິສັດ ຄົງເອົາເງິນໄປຝາກໄວ້ໃນຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ ຝາກໄວ້ ໃນໜອງຄາຍ ທ່າບໍ່ ສີຊຽງໃໝ່ ບຶງການ ນະຄອນພະນົມ ມຸກດາຫານ ອຳນາດຈະເລີນ ອຸບົນ ປາກຊົມ ແລະ ອື່ນໆ ຫຼາຍຫົນແຫ່ງໃນປະເທດໄທ ແລ້ວຈະຮູ້ໄດ້ວ່າ ພວກເຫຼົ່ານີ້ ມີເງິນຫຼາຍປານໃດ ແລະ ຈະເກັບອາກອ ນພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດກັນ ຫຼື ເກັບໄດ້ຫຼືບໍ່ ນອກນັ້ນກໍຈະມີພວກທີ່ວ່າຝາກລາຍໄດ້ໄວ້ຕາມກ້ອງໝອນ ກ້ອງສາດ ກ້ອງເສື່ອອີກ ຫຼື ຂຸດຂຸມຝັງໄວ້ກໍອາດຈະມີ ຂະໜາດວ່າເງິນທີ່ເກັບຈາກພາສີອາກອນຕ່າງໆ ເພື່ ອນຳເຂົ້າທ້ອງເງິນທ້ອງຄັງແຫ່ງຊາດ ກໍຍັງເກັບບໍ່ໄດ້ເຕັມສ່ວນຢູ່ແລ້ວ ອັນທີ່ເກັບໄດ້ຫາຍຈ້ອຍກໍມີ ອັນວ່າໃນປະເທດຄອມມິວນິດໃກ້ຄຽງ ຄືປະເທດອ້າຍໃຫຍ່ຫວຽດນາມນັ້ນ ແມ່ນວ່າ ຕາມທີ່ຮຽນຊາບຈາກ ບຸກຄົນທ່ານໜຶ່ງຂອງພະລາຍການພາສາຫວຽດນາມ ທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ແມ່ນວ່າ ລາຍໄດ້ ເຊັ່ນວ່າເງິນດາວເງິນເດືອນຖືກເກັບອາກອນ ແຕ່ວ່າເງິນທີ່ຝາກໄວ້ໃນທະນາຄານ ບໍ່ຖືກເກັບຫຍັງ ເລີຍ